نبي سائين فرمائن ٿا ته ٻاهتر فرقو ٿي ويو هنن جو ٽن فرقن جنهن ۾ صرف ٽي فرقا هئا جن کي نجات ملي وئي ٽن فرقن هڪڙا اهي فرقا هئا جيڪي حضرت عيسيٰ عليه السلام کان پوء ظالم ۽ جابر بادشاهن دين جي ڪري مقابلي ۾ آيا ڪلمو حق جو بلند ڪيائون، پوء انهن کي عيسيٰ عليه السلام جي دعوت به ڏنائون، بادشاهن پڪڙي انهن کي قتل ڪرائي ڇڏيو. تقتلون فريقا وتاسرون فريقا يهودين کي الله تعاليٰ ٿو فرمائي، توهان ڪيترن کي قتل ڪري ڇڏيو، ڪيترن کي گرفتار ڪيو. ٻي جماعت هئا جن کي گرفتار ڪيو، اهي انهن کان گهٽ هئا ڪجهه مقابلي ۾ تنهنڪري گرفتاري جي لائق ٿيا. هڪڙي جماعت قتل ٿي ڪامياب ٿي وئي.

پر اها تربيت آ ڪنهن وقت جي لاء تربيت آهي نه ته پوء اها ڪانهي الله تبارڪ و تعالي هن کي حلال ڪيو آ پوء هن کي حرام ڪري ڇڏ حرام نه ڪرڻو هو پر ان کي منع ڪري معنيٰ زيادتي ماڻهو نه ڪري عقيدي جي لحاظ سان ته جائز سمجهڻ آ پر تربيت جي لحاظ سان جيئن بيمار جي جيڪا رک هوندي آ سا حلال شين کان ته هوندي آ

۽ ٻيو قسم هي آهي ته مباح کي ماڻهو حرام ڪري حرام ناهي ڪندو جنهن شيء جو سنت جي طور تي استعمال ڪرڻو آهي ۽ سنت آهي جنهن جو استعمال سنت ۾ ثابت ٿيل آهي انهي کي انهي طرح استعمال کي ڇڏي ڏيڻو ۽ ان کي ثواب ۽ افضل سمجهڻو ۽ ان کان پرهيز ڪرڻو اهو غلو في الدين آهي مسنون شين کي ڦٽي ڪرڻ حديث ۾ اچي ٿو حضور سائين جن منع فرمايو لا رهبانيت في الاسلام اسلام ۾ مسنون طريقن کي ڇڏڻ اها رهبانيت آهي فرائض جو ته مسئلو ڌار آهي فرائض کان رهبانيت ته حرام آهي پر مسنون طريقا جيڪي جائز طريقا آهن سنت ۾ لڀن ٿا نبي ڪيا آهن هي نٿو ڪري اها اسلام ۾ رهبانيت ڪانهي مٿي جيڪا ڳالهه توهان کي ٻڌائي سي

اها استعمال ڪر جيڪا توکي شڪ ۾ نه وجهي ته مشڪوڪ شين کان پرهيز ڪرڻ اهو به هڪڙو مقام آهي ماڻهوء جو. حلال حرام جو مسئلو، فتويٰ جو مسئلو اهو ڌار آهي، اهو ته آهي ان ۾ ته منع ڪانهي ڪا، جيڪي به ماڻهو اهڙي قسم جون شيون استعمال ڪرن ٿا انهن جي مٿان ڪو نڪير ڪونهي، ڪو اعتراض ڪونهي پر جيڪڏهن ڪو ماڻهو انهن شين ۾ شبهو ٿو محسوس ڪري ۽ پنهنجي نفس کي انهن ۾ بچائي ٿو ۽ ٻين جي مٿان به ڪو انڪار نه ٿو ڪري نه ڪو پاڻ کي معتبر ٿو سمجهي ته پوء اهڙي قسم جي پرهيز دع ما يريب يريبڪ اليٰ ما لا يريبڪ ۾ داخل آ.

ته پوء جيڪو هيڏي هن قسم جون پرهيزون هون، اهي سڀ بدعات ۾ داخل ٿي وينديون ۽ اهي جهنم جي فتويٰ هيٺ اچي وينديون، حالانڪ انهي قسم جون پرهيزون سڀ جائز آهن جيستائين سنت کي ترڪ ماڻهو نٿو ڪري، سنت متروڪ ٿئي پوء ٿيندي آهي بدعت، بدعت سنت جي مقابلي ۾ آهي، جڏهن استعمال ڪري ٿو اهڙو امر جيڪو سنت سان نٿو ٽڪرجي اهو بدعت ناهي، اها پرهيز آهي تقويٰ آهي.

جعل لکم نورا پوء نور توهان کي ڏيندو تمشون به جو توهان هلندا انهي نور کي کڻي يغفر لکم الله تعالي انهي رستي ۾ غلطيون توهان جون معاف ڪندو والله غفور رحيم لئلا يعلم اهل الڪتاب متان اهل ڪتاب سمجهن الا يقدرون علي شئ من فضل الله ته اسان الله تبارڪ وتعالي جي ڪنهن فضل تي هاڻي قادر ناهيون الله جو فضل اسان وٽ آهي اهل ڪتاب اسان سان اچي ساٿ ڏيندا ته رب تبارڪ وتعالي هنن کي ٻيڻا درجا عطا فرمائيندو هڪڙو پنهنجي مذهب جو درجو ٻيو اسان سان اتفاق جو درجو

پنهنجي ڪنهن ماء جي عضوي يا ٻيء ڪنهن حرام ٿيل عورت، ڀيڻ، ڀائٽي، ڀاڻيجي، ماسي، پڦي، جي عضوي سان تشبيهه ڏي، تنهنجو هٿ، تنهنجو منهن، تنهنجي ٽنگ، تنهنجو پيٽ، تنهنجي پٺي منهنجي ماء جهڙي آهي، ائين ڪو چئي وجهي ته پوء زال حرام ٿي. اها هئي جاهليت ۾ رسم. اسلام ۾ اهڙو فيصلو اڃا آيو ڪونه هو. پهريون دفعو واقع ٿيو. خولت بنت ثعلبه انصاري مائي جي اوس بن صامت جي گهر واري هئي. نبي سائين جي زماني ۾ اها مائي هئي. مديني منور جي مائي مسلمان ٿيا هئا. اوس ڪجهه ڪاوڙيل ماڻهو هو. پوء ڪو ڪم چيائين پنهنجي گهر واري کي يا ڪا اهڙي ڳالهه هئي جيڪا ڪيئن طبعي طرح سان ماڻهو ۾ ذرا دير به ٿيندي آهي هن پوري نه ڪري سگهي تڪڙي ته ڪاوڙجي کڻي چيس انت علي ڪظهر امي تون مون تي اهڙي آهين جهڙي منهنجي ماء جي پٺ اهو ڪلام جاهليت ۾ چوندا هئا طلاق ٿي وئي ان کي ظهار ڪوٺيندا هئا ظهر جو لفظ جو اچي ٿو تمڙي ظهار مائيء کي ڏاڍو ڏک ٿيو مڙس به پريشان پشيمان لفظ ته نڪري ئي ويو، چيائين، مان سمجهان ٿو ته تون حرام ٿي وئين. ڳالهه ٻڌي هيس. اهو پهريون ظهار آهي جيڪو نبي سائين جي زماني ۾ حادث ٿيو ۽ حڪم جي خبر ڪانه هئي ته الائي ڇا ٿيندو. عورت ويچاري آئي نبي سائين جن وٽ اچي شڪايت ڪئي، سڄو قصو ٻڌايائين ۽ مقصد هن جي فتويٰ منجهيون ته اسان کي جيڪر وري موٽائي حلال ڪريو جو ٻارڙا ننڍڙا مان پنهنجي عمر گذاري هن مرد وٽ جيڪڏهن ائين نه ٿيو ته پوء منهنجو حال تمام برو ٿيندو سندس مڙس سوٽ هيو ٻار ننڍڙا چي جيڪڏهن مان پاڻ وٽ رکندس ته پوء ڪمائڻ وارو ڪونهي ٻار ته ويندا تباهه ٿي بک ۾ مري ۽ جيڪڏهن اهو اهو پاڻ وٽ رکندو ته ٻار ضايع ٿي ويندا ماء کان سواء جوان عورت هئي جو هن سان مرد شادي ڪئي پنهنجي زا مال واري ملڪيت واري آسودي اهو به کپي ختم ٿي ويو مائٽ مٽ به ڪي بچيا ڪي مري ويا

باقي انهي لفظ ڳالهائڻ جو ڏوهه اٿس، سزا اخلاق جي خلاف اهو اکر آهي، شريعت ۽ اسلام اخلاقي مذهب آهي انهن کي انهي بد اخلاقي جي سزا اها آهي ته ٻه مهينا لڳ لڳ روزا رکن ڏنڊ ۾ هٿ نه لائيندو انهي عورت کي طاقت اها ڪانهيس ته پوء سٺ مسڪين کي کاڌو کارائي. الله جا حد حد ۽ قانون اهي مقرر ٿيل آهن، انهي ۾ ڪنهن قسم جي غلطي ناهي ڪرڻي. اهو فيصلو ٿيو معنيٰ نڪاح نه ويو آهي انهي حرڪت ڪرڻ سان مطلب اهو وڃي بيٺو. الله تعاليٰ ٿو فرمائي قد سمع الله

لڙ ۾ به استعمال ٿيندو آ پر اصل معنيٰ آهي جدل جي وري وري ڳالهائڻ توسان وري وري پئي ڳالهائي پنهنجي مرد جي حق ۾ ڪلام توسان موٽائي پئي ڪري ۽ شڪايت پئي ڪري الله جي طرف دانهن الله کي ته رب تبارڪ وتعاليٰ سندس سڻائي ڪري والله يسمع تحاورڪما رب تبارڪ و تعاليٰ سميع آ، هن جو سمع دنيا جي سڀني آوازن تي هڪ وقت محيط آ. حضرت عائشه صديقه کان اها روايت ٿئي ٿي. يسمع تحاورڪما جو مطلب هيء يا قد سمع الله قول التي تجادلک جو مطلب هيء ته الله تعاليٰ ڪائنات جي سڀني آوازن کي بيڪ وقت ٻڌندڙ آ، ايڏو محيط آ.

تحاور معنيٰ تراجع في الڪلام وري وري موٽي گفتگو ڪرڻ ان الله سميع بصير الله تعاليٰ تي ڪا شيء مخفي ڪانهي سڀني انسانن جي حالات کي خوب ڄاڻي ٿو الذين يظاهرون منڪم جيڪي شخص ظهار ڪري ٿا وجهن توهان منجهان پنهنجي عورتن سان

ما قالوا معنيٰ اها شيء جيڪي چيائون. مصدر ٿي وئي پنهنجي قول، قول کان، چوڻ کان، اهي موٽي پيا. فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا پوء آزاد ڪرڻو آهي هڪ گردن کي ان کان اڳي جو هٿ لاهين. ان عورت کي هٿ لاهڻ کان اڳ ۾ آزاد ڪرڻو پوندو ٻانهي کي. ٻانهو يا ٻانهي آزاد ڪرڻ. رقبة چئبو آهي گردن کي. مراد غلام، غلام کي آزاد ڪرڻو پوندو ۽ اڳي ٻانها ٻانهي هوندا هئا هاڻ اهي ٻانها ٻانهيون ختم ٿي ويا آهن مرد هجي يا عورت هجي اهو آزاد ڪري من قبل ان يتماسا هٿ لائڻ کان اڳي

الله تعاليٰ توهان جي عملن جي خبر رکندڙ آهي. فمن لم يجد، جيڪو نه ٿو لهي فصيام شهرين متتابعين پوء روزا رکن لڳو لڳ لڳو لڳ روزن جو مطلب هي آهي ته وچ ۾ فاصلو ڪونه ٿيندو سٺ روزا برابر من قبل ان يتماسا هن کان اڳ ۾ جو هٿ لاهين. فمن لم يستطع جيڪڏهن اهو طاقت نه ٿو رکي ڪوئي ايترا روزن رکڻ جي مشڪل ٿو فاطعام ستين مسڪينا پوء سٺ مسڪين کي کاڌو کارائي ٻه وقت کاڌو ڏيڻو پوندو سٺ مسڪين کي کاڌي جو مطلب معنيٰ هڪڙو اهڙا غريب هجن جن جي لاء طعام تيار ڪرائي

اهڙيء طرح سان اهو فيصلو انهن شخصن جي لاء ٿيو. انهن ڪافرن جي متعلق اچي ٿو ان الذين يحادون الله ورسوله جيڪي الله ۽ رسول سان مخالفت ٿا ڪن مخالفت ڪبتوا ڪما ڪبت الذين من قبلهم خوار ٿيا جيئن جو خوار ڪيا ويا انهن کان اڳيان اڳي به ڪافر خوار ٿيا آهن رسولن جي مقابلي ۾ الله جي حدن جي پرواهه نه ڪيون رب تعاليٰ جا عذاب انهن جي مٿان نازل ٿيا دردناڪ عذاب هاڻي به جيڪي روشن دليل چٽا آيات الهي حڪم نازل ٿيا ٿيل آهن رسول تي

انهي ۾ انهن جي سازش هوندي ته مڙئي مومنن کي جي ايذايون مسلمانن مخلصن کي هڪ ٻئي کي ٻڌائيندا هئا ته توهان رسول جي به مخالفت ڪريو مسلمانن کي به ايذايو منافق ۽ يهودي پاڻ ۾ گڏيل هوندا يهودي هي ٽي جماعت ڪافر سڌو سنئون منڪر ٻيو مومن مخلص يهود جي جماعت هڪڙو ڪمزور وچ ميراث قائم ٿيل آهي.
هڪڙي پاسي ڏي مسلمانن سان پنهنجي ظاهري آب عزت کي بچائڻ جي نيت مٽي مائٽي محفوظ هجي نفعا کائجن پيجن اندروني طرح سان ايمان انهن کي ڪونهي اسلام جو نالو وٺن يهودين سان منافق ڪافرن سان گڏيل اهڙي قسم جي ماڻهن کي منافق ڪري چئبو آهي سو مان مسلمانن جي هميشه ايذائڻ جي سازش ملي انهن ۾ جڏهن لنگهن ته اشارا ڪن ته اهو وڃي ٿو پر زبانون وبانون چورين چپ چورين

پوء وري ائين ٻڌرائين ماڻهن کي ته ڄڻ اسان پنهنجن ۾ پئي ڳالهايوسين جيڪي جهاد جي لاء لڙائي جي لاء نڪتا انهن سان پئي اسان گفتگو ڪيو اها هنن جي هئي حالت پوء وري جيڪي هنن جا مٽ مائٽ نڪرن، يهودي يا منافق مڙيئي انهن جون اهڙي طرح جون ڳالهيون ڪن جو ڄڻ انهن کي اتي جنگين ۾ قتل ٿي ويو، زخمي ٿيا يا ڪا تڪليف پهتي. مسلمانن جي جوانن لاء اهڙا اکر ڳالهائن. انسان جي طبيعت ۾ ڏک به اچي ٿو. اها حالت هنن جي رهي. مڙئي اذيت ڏيڻ، تڪليف ڏيڻ.

۽ مخفي ڳالهيون به نه ڪريو جيڪڏهن ويهو ڪچهري ۾ مسلمان به هجن ته توهان يهودين سان ويهي ڪنن ۾ ڳالهيون ڪريو ڪنن ۾ ڳالهه ڪرڻ کان منع ڏوهه مقرر ٿي ويو ان ۾ ڏک ٿو پهچي هنن کي منافقي جي جيڪا پا

هڪڙو پورو آ جواب. اخلاق کان ٻاهر به نه، جي دعا ته دعا، جي پاراتو ته پاراتو، اهو آهي تهان تي. سهڻو جواب. واقعو ٿيو، نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم ويٺا هئا مسجد ۾ ڀرسان آيا انهن اچي اهو اکر ڳالهايو السام عليڪ يا محمد سام عليڪ چيائون.

ته انهيء خطاب ۾ پنهنجي زبان کي ادب ڏيارجي. توڻي دشمن، توڻي سفيه ڪمينا، توڻي گستاخ جيڪي اکر اچي ڳالهائين، باضابطه اکر اسان جو آهي، وعليڪم بس اهو ڪافي آهي. فرمايس مهلا يا عائشه ان الله يڪره فحش الڪلام عائشه ڪجهه ٿڌي ٿي، فرمايس ٻاهران. الله تعاليٰ اهڙي ڪلام کي پسند نه ڪندو آهي بل قولي لهم مثل ما قلت اونء ئي چئو جيئن الله جي نبي الم تسمع ما قالو ته تو نه ٻڌو فرمايو ته ها ما عليڪم چيومان الله تعاليٰ منهنجي دعا انهن جي خلاف قبوليندو انهن جي دعا منهنجي خلاف ڪانه قبوليندو مان انهن کي عليڪم چيو معنيٰ اهي اکر جيڪي تهان تي پيا هاڻي الله تعاليٰ منهنجو قبول ڪندو نه انهن جو ته ڪونه قبول ڪندو ته اسان کي تڪليف پهچائي رب

ٻه پاڻ ۾ ڳالهائن هڪڙو هن جو فيصلو ڪري ته ڳالهه اهڙي وڌيڪ آهي تنهن ڪري صلاح ٿيندي ٽن کان آهي باقي ٻه ٻه ڳالهائن ته ٽيون الله تعالا اها ڪانهي ٽي ڳالهائن پوء ٿيندو تنهن ڪري هڪڙي جيڪا هيٺي هئي ادنيٰ آ ان کي رب تعالا ائين بيان ڪيو اڪثر اڃا وري مٿي جيڪا صورت هئي ان کي بيان فرمائي قرآن جي فصاحت آئي آهي ڪمال آ ثم ينبئهم بما عملوا پوء خبر ڏيندو انهن کي جيڪي انهن عمل ڪيو يوم القيامة قيامت ڏينهن انهن کي اها ڳالهه ٻڌائيندو ته توهان دنيا جي اندر جيڪي ڪجهه ڳالهايو اسان توهان جو ڏٺو ٻڌو توهان جي صلاح مصلحت جيڪا هئي خلاف اها سڄي توهان جي غلط هئي اها توهان جي معلوم ٿي اسان کي

عذاب ڪري ها رب تعاليٰ جواب ٿو فرمائي ته جهنم ڪافي آهي هنن جي لاء دنيا ۾ عذاب ڇا ڪبو ايڏو گناهه آهي اهو جنهن جي سزا دنيا ۾ ڏبي ته به اڻ پوري تنهن ڪري پوري سزا جهنم جي اها اتي ٿيندي يصلونها داخل ٿي ويندا ان ۾ فبئس المصير بڇڙي آهي جاء ڦرڻ جي يا ايها الذين آمنوا

مگر استثنائي صورت آهي. خيرات جي ڪا ڳالهه ٿا ڪريو، صلاح مصلحت يا ڪنهن سان نيڪيء ڪرڻ جي ڳالهه ٿا ڪيو، مدد وغيره، يا ماڻهو پاڻ ۾ جهڳڙو ڪري پيا هنن جي اصلاح جو فيصلو ٿا ڪيو ته انهن ۾ درستي آڻجي، اهي توهان جون ڳالهيون سٺيون، باقي ٻيا گفتگا سڀ غلط. گناهه هوندو معصيت الرسول هوندي وتناجوا بالبر والتقويٰ. ڳالهه ڪريو احسان جي ۽ پرهيزگاري جي، رب تعاليٰ جي خوف جي، واتقوا الله ڊڄو الله کان، الذي اليه تحشرون جنهن ڏي توهان کي گڏ ڪيو ويندو، حشر توهان جو اتي ٿيندو، تنهنڪري پنهنجي رب جو خيال رکو. انما النجويٰ من الشيطان اهي جيڪي نه پاڻ ۾ ويهي ٿا ڪنن ۾ سرٻاٽ ڪريو، نجويٰ چئبو آهي سرٻاٽ کي، اهي سرٻاٽ ۽ جيڪي ڪنن ۾ صلاحون اٿو شيطاني حرڪتون آهن. ان شيطاني حرڪتن کان پاڻ کي بچايو. ليحزن الذين آمنوا جيئن دلگير ٿين مؤمن چوندا ته هي الائي ڇو ٿا پاڻ ۾ ڳالهائن ويٺا ائين نه ڪريو ليس بضارهم شيئا نقصان نه پهچائيندڙ آهي انهن کي اها ڪا ڪنهن شيء جو نقصان ڪجهه ڪونه ٿيندو ڇا بگيڙيندو انهن جو هزار دفعا ڪو جيڪڏهن مشورا ويٺو ڪري ڪنهن جي خلاف پر ان جو بگيڙو ڪهڙو ڪندا؟ اهو ته جيڪي مقدر هوندو انسان جو اهو ٿيندو الا باذن الله الله جو حڪم جيڪي هوندو ٿيندو اهو تنهن ڪري انسان کي سهڻي سٺي ڳالهه ڪرڻي آهي ڪنهن جي خلاف ڳالهائڻو ڪونهي اجايو مشورو ناهي ڪرڻو انسان جو مقدر آهي جيڪي لهندو وعلي الله فليتوڪل المؤمنون ڀل ته الله تي ڀروسو ڪن مؤمن مؤمنن کي پرواهه ڪانه ڪرڻ کپي انهن منافقن جي ڳالهه ڳالهائڻ ٻولهائڻ جي تهان جي نسبت هزار منصوبا سوچين شيطان انهن کان ڪم ٿو ڪرائي جيئن مؤمنن مسلمانن کي غم ۽ ڏک پهچي باقي ٻيو ته ڪجهه نه آهي نفو نقصان رب جي وس آهي هڪڙي اذيت ذهني پريشاني

الله تي مؤمن ڀروسو ڪن. هڪڙو ادب اهو اچي ويو. ٻيو آهي مجلس جي آداب منجهان هڪڙو اهو ادب ٿيو گفتگو جي باري ۾ ٻيو آهي نشست جايون وٺڻ مجلس ۾ اهو به اخلاقي مسئلو آهي هڪڙو مومن کي هڪ ٻئي جي عزت ڪرڻ گهرجي ويهڻ ۾ هڪ ٻئي کي سهولت ڏجي الله تعاليٰ فرمائي ٿو يا

اذا قيل لڪم انشزوا جيڪڏهن توهان منجهان ڪنهن کي چئجي ته بابا اٿو ته هڪدم اٿي کڙو ٿئي فانشزوا پوء اٿي پئو اتي تڪبر ۽ آڪڙ نه ڪري ته ماکي مجلس مون ڪنهن اٿاريو مير مجلس جو يا ٻيو ماڻهو ڪو هن کي چوي حلقو تنگ ٿي ويو آهي ته هاڻي خلاصا ٿيو پنهنجي جڳهه تان اٿو پري هٽجي ۽ دائرو ڪري ويهو ايتري حرڪت تي غرور ماڻهو کي ٿيندو آهي ته وري اسان کي ٿا اٿارين. الله تعاليٰ ٿو فرمائي توهان جي نيڪ خوئي ۽ سهڻي عادت تي رب تبارڪ وتعاليٰ ڏاڍو مهربان آهي. بد عادت ماڻهو کان الله تعاليٰ بيزار آهي. ڪنهن کي چئجي ته اٿي ويهو، خلاصا ٿي ويهو ته اٿڻ ۾ تنگي ڪن، خلاصا نه ٿي ويهن. ۽ مجلس وارن جي مجلس ٺاهڻ جي مطابقت ۾ موافقت ۽ مدد نه ڪن فرمايائين ته اهي هن خراب ماڻهو يفسح الله لڪم توهان ڪشادا ٿي ويندؤ الله توهان تي ڪشادگي ڪندو معنيٰ رحمت آڻيندو. واذا قيل لکم انشزوا توهان کي چئجي اٿي کڙا ٿيو ته هڪدم اٿو يرفع الله الذين آمنوا منڪم الله بلند ڪندو انهن شخصن کي جيڪي توهان مان مؤمن آهن اها حقارت نه آهي توهان کي هلڪائي ٿي محسوس ٿئي پر الله توهان جا درجا بلند ٿو ڪري جيئن توهان هڪدم اٿا اٿو ٿا تيئن درجا خدا توهان جا بلند ٿو ڪري المؤمن هين لين مؤمن سولو هوندو آهي نرم هوندو آهي فرمايو توهان ۾ ڀلو اهو شخص آهي

او پوء اتي وڃي صف ڪري بيهي رهن ٻه ڄڻا پوء ٽيون چوٿون جيڪو آيو دعا ڏنو ته ٻه ڄڻا ته ٿيا پوء اتي اها خيريت آهي مومن جي والله بما تعملون خبير الله تعالي تنهنجي عملن جي خبر رکندڙ آهي اهو ڪم هر ڪنهن جي لياقت موافق ٿو ادا ڪري

الله تعاليٰ الحڪيم آ بادشاهه ها پئسو آ دل جي هيٺئون زبان آ دل جي مٿئون هاڻي دل جي هيٺئون سامان ڪڍي پنهنجي زبان جي رعايت ڪري چيون ته ٺهيو نٿا ڳالهايون بابا ڪير ڏيندو پئسا جان ئي ڇٽي پئي باقي مومن ويچارا مومن مسلمان پوء ٿورو گهڻو جيڪو هوندن پائي پئسو ڏئي پنهنجو نبي سائين سان ويٺا ڳالهائن الله رسول کي ته بي پرواهي آ پر هڪڙو ضابطو رب تعاليٰ حڪمت کي ڄاڻي ٿو

فلاڻا تون به اٿي. جيڪي ماڻهو بيٺا هئا اهل بدر جا انهن جي انهن کي جيترا اڳيون بيٺا هئا انهن جي لاء اها ڳالهه انهن کي جيڪي اٿيا انهن کي ڏکي لڳي نبي سائين جن هن جي چهري ۾ ڪراهت سمجهي منافقن هڪ ٻئي ۾ غمزا ڪيا ته ڏٺو بڇان لڳي ٿي نبيء جي چوڻ تي انهن کي هاڻي انهن ته ويجهو رهڻ پئي چاهيو پر نبي انهن کي پري ڪري ڇڏيو ته الله تعاليٰ هي آيت نازل ڪئي ته مجلس ۾ ڪشادا ٿي ويهو ان کان بعد وري وقت وڃائڻ جو خيال وقت وڃائڻ جو خيال هوندو هو ماڻهن جو يا پنهنجي عزت ڏيکارڻ جو خيال ته اسان به اهڙا مڙس آهيون جو نبي سائين سان ويٺا ٿا ڳالهايون ان جي لاء به رب تبارڪ تعاليٰ ضابطو وڌو هيو

پنهنجي صلاح کان اڳ ۾، ڪم معنيٰ پنهنجي، پنهنجي صلاح کان اڳ ۾ پيش ڪيو خيرات کي، توهان ان کان ڊڄي ويئو؟ ائين ناهي، هڪڙو ضابطو اسان وڌو آ، فاذ لم تفعلوا جيڪڏهن نه ٿا ڪريو، وتاب الله عليڪم الله تعاليٰ به توهان کي معاف ڪيو آ، ته پوء فاقيموا الصلاة ٻه رڪعتون نفل پڙهي ڇڏجو. نبي سائين سان توهان مشورو ڪيو؟

ڪنهن مؤمن کي جيڪڏهن ڪا مهم معلوم هجي ته انهن سان نه ڪري اعد الله لهم عذابا شديدا الله تعالي انهن جي لاء تيار ڪيو آهي عذاب شديد کي سخت عذاب انهن جي مٿان آيل آهي جڏهن ويندا هئا انهن منافقن وٽ پوء اتي وڃي چوندا هئا ته اسانجي مدد ٿيندي

مسلمانن کان پنهنجي جان ۽ مال بچائيندا ها، پاڻ کي مسلمان ظاهر ڪندا ها، دوستي جي پيرائي ۾ اچي اهڙي قسم جا ڳالهه احوال ڪندا ها ۽ جيڪو وري مسلمان ٿيڻ جي ڪا تمنا ڏيکاري هنن کي صحيح مسلمان ته چوندو ته وارو ڪر مسلمان ٿي پئو بابا هل پر هي چوندا ته ڇا جو ڪاڏانهن آيو اسلام ۾ ڪجهه به ڪونهي الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهڙا ڪمبخت جو ٻئي کي مسلمان هجڻ ٿورو ڪن جنهن جي به خبر پوي ته مسلمان ٿو ٿئي ته وڃي انهن سان پاسو ڏين ته بابا متان اهڙي غلطي ڪئي ٿي اسان ئي مسلمان ٿي ڦاٿا آهيون پر هاڻي تنهن ڪهڙي ڪئي اهڙا اکر ڳالهائيندا رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته انهن ماڻهن ۾ اها حالت آهي بڇڙي حالت آهي الله تعاليٰ مڪو طائف خيبر جڏهن فتح ڪيو ته پوء چيائون ته اسان اميد ٿا رکون مسلمانن چيو اميد ٿا رکون ته اسان فارس ۽ روم تي به قبضو ڪنداسين الله تعاليٰ اسانکي هيڏا فتوحات عطا فرمايا آهن عبدالله بن ابئي چيو جيڪو منافقن جو سردار هو روم ۽ فارس جي ها جيئن هتي پنهنجا ڳوٺ هو چوندو نه ته بابا هن جو عدد گهڻو آهي هن جي طاقت وڏي آهي هتي پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي توهان ويڙهي يا ماري هڪ ٻئي کي قبضي ۾ آندو آهي هُتي اُهي طاقتون آهن جنهن جي ڪا حد ناهي توهان انهن رومين ۽ فارسين سان ڪاٿي حالانڪه مسلمان هو پاڻ کي مسلمان ڪوٺائيندو هو پر به رهندو مسلمانن جي همت افزائي جي بجاء يا جيڪي الله جي طرفان هن کي واعدا مليل انهن واعدن ۾ خلجان وجهڻ جي ڪوشش ڪرڻ

قرابت جو مقام نه سمجهندا ته ڪيترو پنهنجي غريبن سان هلجي، مسلمان هجڻ کان بعد ڇا حق آهي اڃا انهن جو جڏهن جو اهي ڪافر هجن غريب مٽ ابو عبيده بن جراح پنهنجي پيء عبدالله کي ماري وڌو هو پوء مسلمانن کي خبر پئي ته يار اسلام ۽ ڪفر ايڏي خليج حائل آهي وچ تي جو مٽي مائٽي رشتو به نٿو پهچي اتي حضرت ابو بڪر صديق اهو ته جڏهن پنهنجي پٽ کي سڏيو جنگ تي نڪري آ عبد الرحمان کي پوء مسلمان ٿيو نه نڪتو ڀڄي ويو پنهنجي بيماري هيڏي قربان